ປາກົດວ່າໃນໂລກນີ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຄືບໜ້າຫຼາຍແທ້ ໃນການຕໍ່ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີໄຊເທື່ອກໍຕາມ ຫຼາຍປະເທດກໍຜ່ອນຄາຍມາດຕະການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ເ ຊິ່ງວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ປະເທດໄທມີຂ່າວ ມີຂ່າວວ່າຈະເປີດຮັບເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນບາງຈັງຫວັດຂອງປະເທດໄທ ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ກໍຈະມີສິດໄປທ່ຽວ ຫຼືວ່າໄປທຸກຂົງແຫ່ງໃນປ ະເທດໄທໄດ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຄືໃນຊ່ວງທີ່ສະຖານະການໂຄວິດກຳລັງລະບາດເນາະ ເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກກໍຈະມີປັນຫາ ລວມເຖິງປະເທດໄທ ພະຍາຍ າມທີ່ຈະຟື້ນເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດໃຫ້ ໃຫ້ເລວຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະພາກທຸລະກິດນີ້ກໍພະຍາຍາມ ເລັ່ງລັດເລັ່ງເລົ້າໃຫ້ທາງ ທາງລັດຖະບານ ອ່າ ດຳເນີນການໃຫ້ເລື່ອງຂອງການທ່ອງທ່ຽວເນ້ຍ ເພາະວ່າເ ປັນລາຍໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ຂອງປະເທດເນ້ຍ ພະຍາຍາມໃຫ້ ໃຫ້ຟື້ນໃຫ້ເລວທີ່ສຸດເນາະ ລ່າສຸດນີ້ມີຂ່າວອອກມາວ່າ ໄທກຽມເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຮັບຕ່າງຊາດ ເລີ່ມໜຶ່ງກໍລະກະດານີ້ ສິ ສິຮອດນີ້ເນາະ ໂດຍ ຫວ່າງໄວໆນີ້ ທາງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານສະຖານະການເສດຖະກິດຈາກ ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດໂຄວິດ-19 ຂອງໄທເນາະ ກະມີມະຕິກ່ຽວກັບແນວທາງການເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັ ບການສັກວັກຊີນຄົບແລ້ວ ແລະກະມີຜົນການກວດໂຄວິດ-19 ນີ້ເປັນລົບ ໂດຍຊິເລີ່ມທົດລອງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເມສາ ທີ່ຊິຮອດໄວໆນີ້ເນາະ ໂດຍທົດລອງໃນບາງພື້ນທີ່ກ່ອນ ເຊັ່ນວ່າ ຈັງຫວັດພູເກັດ ກະບີ່ ພັງງາ ເກາ ະສະໝຸຍ ຈັງຫວັດສຸຣາດທານີ ແລະກະເມືອງພັດທະຍາ ຊົນບຸຣີ ຊຽງໃໝ່ ກະເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ ແຕ່ວ່າຊິເລີ່ມທົດລອງກ່ອນກະຄືຈັງຫວັດພູເກັດ ໂດຍຜູ້ທີ່ຊິເຂົ້າມາເນ້ຍ ກົດກະຕິກາກະຄື ວິທີການເຂົ້າ ມາ ກະຕ້ອງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂລງແລມ ແລະກະເສັ້ນທາງທີ່ກຳນົດໄວ້ 7 ມື້ກ່ອນ ຫຼັງຈາກ 7 ມື້ແລ້ວ ກະຊິຄ່ອຍໄປທ່ຽວໄດ້ທົ່ວປະເທດ ກະຊິມີນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນປະເທດໄທ ຕອນນີ້ກະມີກະປະມານເ ອົາໄວ້ເນາະ ປະມານ 100,000 ຄົນ ແລະກະຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກະດາ ຫຼັງຈາກທີ່ທົດລອງແລ້ວເນ້ຍ ກະຄືທົດລອງວັນທີ ວັນທີ 1 ເມສາແລ້ວເນາະ ກະຊິເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຕັມຮູບແບບ ໃນພື້ນທີ່ຈັງຫວັດທ່ອງທ່ຽວ ແ ລະກະຊິມີມາດຕະການຕ່າງ ຢ່າງທີ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເມື່ອຕະກີ້ນີ້ເນາະ ກະຄືວ່າ 7 ມື້ນີ້ກັກໂຕກ່ອນ ຫຼັງຈາກ 7 ມື້ແລ້ວກະທ່ຽວໄດ້ທົ່ວປະເທດ ແຕ່ຢ່າງໃດກະຕາມເນາະ ການໄດ້ທ່ຽວທົ່ວປະເທດເນ້ຍ ທາງລັດຖະ ບານກະຕ້ອງມີວິທີການກວດສອບ ຫາກມີປັນຫາວ່າ ບຸກຄົນແຕ່ລະຄົນເນ້ຍຢູ່ໝ່ອງໃດ ໃນພື້ນທີ່ໃດ ຈັງຫວັດໃດແນ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະແປວ່າທາງການໄທນີ້ ເພິ່ນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໄທ ແຕ່ວ່າກັ ກໂຕໄວ້ 7 ມື້ ແລ້ວກະປ່ອຍໄປໃນບ່ອນທີ່ວ່າ ຈັງຫວັດທີ່ວ່າເພິ່ນລະບຸໄວ້ຫັ້ນ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນກະຊິໄປທົ່ວປະເທດໄດ້ນີ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງເພິ່ນກັກ 7 ມື້ ເພິ່ນເປັນຫຍັງບໍ່ກັກ 14 ມື້ ອັນນີ້ເນາະ ເຫດຜົນອ າດຊິຍ້ອນວ່າ ຜູ້ທີ່ຊິເຂົ້າມາ ຕ້ອງສັກວັກຊີນຄົບກ່ອນເນາະ ຄື ຄືສັກຄົບແລ້ວ ແລະກະມີໃບລັບລອງເຂົ້າມາຈັ່ງຊີ້ເນາະ ນີ້ກະຄືເຫດຜົນທີ່ ທີ່ກັກ 7 ມື້ເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າເພິ່ນມາ quarantine ຫຼືວ່າເອົາມາກັກໂຕ ໄວ້ຈອບເບິ່ງເຝົ້າເບິ່ງວ່າເປັນພະຍາດຫຼືບໍ່ນີ້ ກໍດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ແມ່ນວ່າກັກໂຕໄວ້ຢູ່ໃນໂຮງແຮມ ໃນເມື່ອທີ່ຢູ່ໃນໂຮງແຮມນັ້ນ ການເສຍຄ່າຢູ່ຄ່າກິນຄ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນັ້ນ ແມ່ນລັດຖະບານໄທຮັບຜິດຊອບໝົ ດບໍ່ ຫຼືວ່າແບ່ງເປີເຊັນກັນເຄິ່ງຕໍ່ເຄິ່ງບໍ່ ຫຼືວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຜູ້ຈ່າຍເອງໝົດ ເລື່ອງການທ່ອງທ່ຽວ ອ່າ ລູບແບບນີ້ເນາະ ກະຄືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸກຢ່າງ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອງລັບຜິດຊອບຕົວເອງ ລວມເຖິງເລື່ອ ງຂອງການປະກັນສຸຂະພາບ ກ່ອນສິມາ ມາເຖິງປະເທດໄທຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຂໍຖາມໄດ້ວ່າ ສະຖານທີ່ທີ່ເພິ່ນເອົາໄປໄວ້ໂຮງແຮມຫັ້ນນະ ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວເລືອກເອງບໍ່ ຫຼືວ່າ